किञ्च महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम् लोक इमाः प्रजाः महर्षयः सप्त भृग्वादयः पूर्वे अतीतकालसम्बन्धिनः चत्वारो मनवः तथा सवर्णा इति प्रसिद्धाः ते च मद्भावा मद्गतभावना वैष्णवेन सामर्थ्येन उपेता मानसा मनसा एव उत्पादिता मया जाता उत्पन्ना येषाम् मनूनाम् महर्षीणाम् च सृष्टिः लोके इमाः स्थावरजङ्गमाः प्रजाः